ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນທີ່ສຸດລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ກໍມາເຖິງຕອນທີ 51 ແລ້ວ ຕອນນີ້ຈະເປັນຕອນສຸດທ້າຍຂອງລາຍການຊຸດນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມລາຍການໃໝ່ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ ລາ ຍການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນລາຍການນີ້ຈະເວົ້າເຖິງການມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ການມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍດີ ສຸຂະພາບໃຈດີ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນເສຍ ຄຳຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເອງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ພະເຈົ້າຍຸຕິທຳ ພະອົງໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳແກ່ທຸກຄົນ ຄືທຸກຄົນມີຊີວິດຄືກັນ ຕ້ອງການສານອາຫານອັນດຽວກັນ ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊື້ຕ້ອງຫາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແຕ່ເສດຖີຄົນທີ່ມີເງິນກໍບໍ່ອາດຫາຊື້ໄດ້ ເຖິງວ່າເຂົາຈະກິນອາຫານທີ່ແພງປານໃດ ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານແບບທຳ ມະດາແຕ່ມີປະໂຫຍດໄດ້ດອກ ດີບໍ່ດີຄົນທີ່ກິນອາຫານແບບທຳມະດາແບບລາວໆນີ້ ຈະມີສຸຂະພາບດີກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານແບບຝຣັ່ງລາຄາແພງເຫຼົ່ານັ້ນ ນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກບອກຊ້ຳອີກ ວ່າ ສຸຂະພາບບໍ່ມີຂາຍ ຢາກໄດ້ຕ້ອງປະຕິບັດເອົາເອງ ລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳການມີຊີວິດເຕັມຮ້ອຍດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍໃຊ້ພາສາອັງກິດແທນໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າເປັນອັກ ສອນຫຍໍ້ຂອງວິທີການທັງໝົດ ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ New Start ແປເປັນພາສາລາວກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະເປັນຫົວຂໍ້ຂອງລາຍການສຸຂະພາບຂອງເຮົາຕັ້ງແຕ່ລາຍການໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຄຳວ່າ New Start ສະ ກົດໃນພາສາອັງກິດແບບນີ້ N E W S T A R T ຄຳວ່າ New ໝາຍເຖິງໃໝ່ ສ່ວນ Start ກໍໝາຍເຖິງເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືແປລວມກໍຄື ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ອັກສອນແຕ່ລະໂຕມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້ ອັກສອນ N ຫຍໍ້ມາຈາກ Nutrition ເຊິ່ງແປວ່າ ອາຫານ ຫຼື ໂພຊ ະນາການ ຄືການບຳລຸງຮ່າງກາຍດ້ວຍອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ແລະ ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ສະນັ້ນໃຫ້ພະຍາຍາມກິນອາຫານທີ່ມີພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອາຫານທີ່ ມີຊີ້ນສັດ ເສີມສ້າງລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍການບໍ່ກິນອາຫານວ່າງ ຫຼື ກິນນ້ອຍກິນໃຫຍ່ລະຫວ່າງຄາບອາຫານ ອັກສອນ E ມາຈາກ Exercise ໝາຍເຖິງການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂ ງແຮງ ເພີ່ມພູນຄວາມສົດໃສດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 3 ຫາ 5 ມື້ ເທື່ອລະ 30 ນາທີ ອັກສອນ W ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Water ໝາຍເຖິງການດື່ມນ້ຳສະອາດ ມື້ລະ 6 ຫາ 8 ຈ ອກທຸກໆມື້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົດໃສ ສຳລັບອັກສອນ S ມາຈາກຄຳວ່າ Sunshine ໝາຍເຖິງແສງແດດ ຄວນໄດ້ຮັບແສງແດດອ່ອນໆ ໂດຍສະເພາະ ແສງແດດອ່ອນໆໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງໃກ້ຈະຄ່ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າ ງກາຍສົດຊື່ນ ອັກສອນ T ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Temperance ໝາຍເຖິງການປະມານຕົນ ກິນພໍດີ ຢູ່ພໍດີ ມີເວລາເພື່ອເຮັດວຽກ ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ພັກຜ່ອນສະໜຸກສະໜານ ແລະ ມີເວລາສຳລັບກິດຈະກຳເວລາວ່າງ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອ ງກັບສິ່ງເສບຕິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຢາສູບ ເຫຼົ້າ ເບຍ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານຄາເຟອິນທຸກຊະນິດ ອັກສອນ A ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Air ໝາຍເຖິງການຫາຍໃຈເອົາອາກາດ ນອນໃນສະຖານທີ່ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທໄ ດ້ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ ໃຫ້ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ຫາຍໃຈຫຼາຍໆເທື່ອ ອັກສອນ R ມາຈາກຄຳວ່າ Rest ໝາຍເຖິງການພັກຜ່ອນໃຫ້ ພຽງພໍ ຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນຄືນລະ 7 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ ຊອກຫາວຽກເຮັດໃນຍາມວ່າງ ເຂົ້າໂບດເຂົ້າວັດຟັງທຳ ປູກຕົ້ນໄມ້ ພັກຜ່ອນຕາມສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ ແລະ ອັກສອນສຸດທ້າຍກໍຄື T ມາຈາກ Trust ໝາຍເຖິງກ ານໄວ້ວາງໃຈ ເຊື່ອໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມຫວັງ ຈະຕ້ອງມີການເສີມສ້າງຄວາມຄິດໃນທາງທີ່ດີ ມີຄວາມຫວັງ ມີສາສະໜາ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແ ລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ມີຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຕັ້ງໃຈເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີງາມ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແມ່ນເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ພຣະອົງຮັກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊົງເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຂະນະນີ້ພຣະອົງກຳລັງຈັດຕຽມສິ່ງດີໆໄວ້ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ມື້ໜຶ່ງພຣະອົງຈະກັບມາ ພ້ອມກັບຊີວິດທີ່ສົມບູນ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ ຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທັງ 50 ລາຍການທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ມາຈາກຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດທຳຄຳພີ ເຊິ່ງເປັນຕຳລາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຄູ່ມືການດຳລົງຊີວິດ ພຣະເຢຊູຊົງຮັກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນ ພຣະອົງຢ າກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງມີສຸຂະພາບດີ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງນຳເອົາຂ່າວດີນີ້ມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຊີວິດທີ່ສົດໃສ ໃຫ້ເຮົາມາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາ ຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ

ຫຼືອີເມລມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຜີ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຕິດປາກຂອງຄົນເຮົາຢູ່ສະເໝີ ໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາມັກຈະໝາຍເຖິງວິນຍານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ເຮົາຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງຜີ ມັກຈະມີຄົນ ມັກໄປເບິ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າມັນເປັນຕາໜ້າຢ້ານຂະໜາດໃດ ຢ່າວ່າຕັ້ງແຕ່ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນເອເຊຍເຮົາເລີຍ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ ແມ້ແຕ່ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງຜີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳອີກດ້ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັ ນຈາກໜັງຜີຝຣັ່ງ ທັງຜີວິນຍານ ຜີດິບ ຜີນອນກາງຄືນ ແລະ ຜີນອນກາງເວັນ ສຳລັບຜີທີ່ນອນກາງເວັນ ກາງຄືນມັກອອກຫາກິນ ສ່ວນຜີລາວເຮົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະເວົ້າເຖິງເລີຍ ເພາະເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງກໍຄື ຜີເຫຼົ່ານີ້ນີ້ມາຈາກໃສ ໃຜຄືຜູ້ທຳໃຫ້ຜີ ຫຼື ວິນຍານຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ຜີຄົນຕາຍມີຈິງຫຼືບໍ ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜານັ້ນເຊື່ອວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນມີຈິງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດ ມີອຳນາດຫຼາຍ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຈຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ນີ້ໝາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພູດຜີປີສາດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວ ຫຼື ຜີທີ່ຢູ່ໃນພິພົບໃນຍຸກມືດນັ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນສະຫວັນນະສະຖານ ຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວມີຈິງ ແລະ ມັນມີອຳນາດເໜືອຄົນເຮົາ ຜີເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືເຫຼົ່າພັກພວກຂອງມ ານຊາຕານ ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະມັນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ມັນຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກມາຈາກສະຫວັນ ຜີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງນີ້ ບໍ່ແມ່ນຜີຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ເປັນວິນຍານຊົ່ວອີ່ຫຼີ ມັນມີຈິງໆ ແລະ ມີອຳນາ ດເໜືອຄົນເຮົາ ສ່ວນຜີຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວເໝືອນກັບຄົນນອນຫຼັບ ລໍຈົນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາໂລກ ສ່ວນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ມາຈາກພວກເທວ ະທູດ ຫຼື ທູດແຫ່ງສະຫວັນ ພັກພວກຂອງມານຊາຕານ ມັນຈຶ່ງປອມຕົວມາເປັນຄືກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງ ເຊື່ອວ່າເປັນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍອີ່ຫຼີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັ ງເລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົມມຸດຊື່ຂອງເຂົາວ່າທ້າວກໍ ກໍແລ້ວກັນ ເຂົາຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງ ທ້າວກໍເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຂົາໄປເຮັດວຽກຈົນບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ມາທາງບ້ານ ມົວເມົາ ຕັ້ງແຕ່ຫາເງິນ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີໂທລະສັບ ຫຼື ມືຖື ແລະ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີໂທລະສັບອີກ ໂດຍທີ່ພັນລະຍາ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາພະຍາຍາມຫາທາງຕິດຕໍ່ກັບເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄປຫາໝໍຜີ ເພື່ ອຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບວິນຍານ ຖ້າຫາກວ່າຊາຍຄົນນີ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໝໍຜີກໍທຳໜ້າທີ່ ແລະກໍມີວິນຍານເຂົ້າມາສິງອີ່ຫຼີ ຮ່າງນັ້ນເປັນວິນຍານຂອງທ້າວກໍ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນໂຕ ບອກວ່າເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຂະນະນີ້ວິນຍານ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ຂໍໃຫ້ເຮັດບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ແດ່ ວິນຍານນັ້ນສາມາດເອີ້ນຊື່ພີ່ນ້ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາຈື່ຈຳແມ້ກະທັ້ງເສື້ອຜ້າຂອງຕົວເອງ ທຸກຄົນກໍເຊື່ອວ່າທ້າວກໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຍາດພີ່ ນ້ອງກໍໄດ້ເຮັດບຸນ ແລະກິນທານໄປຫາເພື່ອລະນຶກເຖິງເຂົາ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາເຮັດວຽກ ທ້າວກໍກໍໄດ້ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ໃນມືຂອງເຂົາຫິ້ວກະເປົາເສື້ອຜ້າພ້ອມດ້ວຍເງິນ ເພື່ອເອົາໄປໃຫ້ຄອບຄົວ ກວ່າຈະເດີນທາງໄປເຖິງບ້ານມັນກໍຄ່ຳແລ້ວ ຊາວບ້ານຮຽກເວລານັ້ນວ່າ ເວລາຜີຕາກຜ້າອ້ອມ ເມື່ອເຂົາຍ່າງໄປໃນບ້ານ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ທຸກຄົນແຕກຕື່ນອົນລະວົນ ຮ້ອ ງສຽງຫຼົງສຽງຫຼາອອກມາວ່າ ຜີຫຼອກ ຜີຫຼອກ ຊາວບ້ານຮີບແລ່ນເຂົ້າມາ ແລະກໍມາເຫັນທ້າວກໍຢືນຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູບ້ານ ມີຄົນແລ່ນເຂົ້າໄປຈັບເນື້ອຈັບຕົວຂອງລາວ ແລະກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ເຂົາເປັນຄົນ ບໍ່ແມ່ນຜີ ທຸກຄົນຈຶ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າທ້າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ແລ້ວວິນຍານທີ່ໝໍຜີເວົ້າອອກມານັ້ນ ເຂົາມາຈາກໃສ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າມັນມາຈາກໃສ ຊາຕານຄືອະດີດເທວະທູດ ຫຼືທູດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະ ເຈົ້າ ມັນຄິດຢາກເປັນພຣະເຈົ້າເສຍເອງ ຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ອອກມາຈາກສະຫວັນ ມັນໄດ້ລົງມາໃນໂລກພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງທູດສະຫວັນ ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະພ້ອມສຳລັບການຫຼອກລວງ ທ່າ ນຜູ້ຟັງ ມີຄົນບອກວ່າມານຊາຕານເປັນຊ່າງຕັດເສື້ອແຫ່ງການຫຼອກລວງທີ່ເຈ໋ງຫຼາຍ ມັນຈະໃຊ້ທຸກວິທີການຫຼອກລວງຄົນທຸກລະດັບ ທັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຜົ່າພັນໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນສ່ວນໃດຂອງໂລກ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການສຶກສາ ບໍ່ມີພື້ນຖານໃນເລື່ອງຄວາມຢ້ານສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ ມັນກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຜີ ຫຼືວິນຍານເຂົ້າມາຫຼອກລວງໃຫ້ຢ້ານ ສ່ວນຄົນທີ່ມີການສຶກສາ ບ້ານເ ມືອງຂອງເຂົາມີການພັດທະນາ ມັນກໍຈະມາໃນຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ແບບໃຊ້ວັດຖຸນິຍົມ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ວ່າຜີມີຈິງໆ ມັນຄືເຫຼົ່າມານຊາຕານທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຕໍ່ ສູ້ກັບມັນໄດ້ ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ແລະ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າສ ະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສ ະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາ ຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມ ກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ